You're with SBS Radio ການຂົ່ມຂູ່ກັນ ກ່ຽວກັບການຖືກຂົ່ມຂູ່ ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ ເດັກໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ປະມານໜຶ່ງຄົນຈາກແຕ່ລະສີ່ຄົນ ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍການຖືກຂົ່ມຂູ່ໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນ ໃນທ່ານເປັນພໍ່ ແມ່ ມັນສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາທີ່ຈະຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຫຼື ກະທຳຫຍັງ ຖ້າຫາກວ່າລູກໆຖືກຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ເຂົາເອງເປັນຜູ້ຂົ່ມຂູ່ ຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຍຸຕິເລື່ອງການຂົ່ມຂູ່ກັນນັ້ນ ການຂົ່ມຂູ່ກັນ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຂົ່ມຂູ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ ບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ

is a physical sign of ໃຫ້ລະວັງມອງເບິ່ງການປ່ຽນແປງນິໄສໃຈຄໍຂອງລູກໆຂອງເຮົາ ຖ້າຫາກລູກໆເວົ້າວ່າພວກເຂົາຖືກຂົ່ມຂູ່ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມສະຫງົບຈິດສະຫງົບໃຈ ແລ້ວບອກພວກເຂົ າວ່າ ພວກເຂົາກະທຳສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໂດຍການບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້

ນາງສະເໜີໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ລູກໆ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ໃຈຮ້າຍ ຫຼື ກະທຳຄວາມບຸກລຸກໃນການໂຕ້ຕອບການຂົ່ມຂູ່ ຍ້ອນວ່າເລື້ອຍໆໄປ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆເຮື້ອຮ້າຍຂຶ້ນ ຍານາງກໍເວົ້າວ່າ ເຮົາຄວນພົວ ພັນກັບໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຂອງລູກໆ ເພື່ອສົນທະນາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະພາບນັ້ນ ໃຫ້ໝາຍນັດເວລາ ແລະ ເລີ່ມເວົ້າວ່າກັນກັບພະນັກງານຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຮູ້ຈັກລູກໆຂອງເຮົາດີ

ດ້ວຍເຫດນີ້ໃຫ້ຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວເຮົາເອງ ໂດຍການອ່ານເບິ່ງເອກະສານກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການຂົ່ມຂູ່ກັນ ກ່ອນທີ່ຈະໄປພົບປະກັບທາງໂຮງຮຽນນັ້ນ ນາຍຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນຄົງຢາກໃຫ້ການຂົ່ມຂູ່ກັນນັ້ນ ຈົບສິ້ນລົງ ດ້ວຍເຫດນີ້ໃຫ້ຈົດຈຳວ່າທ່ານຢູ່ໃນທີມດຽວກັນນັ້ນ ຖ້າການຂົ່ມຂູ່ກັນເກີດຂຶ້ນໂດຍທາງອອນລາຍ ຄືອິນເຕີເນັດ ເຮົາກໍສາມາດລາຍງານ ເລື່ອງລາວເຖິງເວັບໄຊທີ່ການຂົ່ມຂູ່ກັນເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງລາຍ ງານເຖິງ Instagram ຫຼື Facebook ແຕ່ຫາກການຂົ່ມຂູ່ໃນເວັບໄຊນັ້ນບໍ່ຖືກລົບລ້າງອອກ ຍານາງ Julie Inman Grant ກຳມາທິການ e-safety

1,200 young Australians through that process. And we have a 100 compliance rate. ເຮົາສາມາດລາຍງານໄປເຖິງ esafety.gov.au ຕື່ມອີກ ລູກໆຂອງເຮົາອາດເປັນຜູ້ຂົ່ມຂູ່ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະສະຫງົບຈິດສະຫງົບໃຈຢູ່ ແລະ ຖືເອົາສະຖານະພາບຂອງການທີ່ລູກຂອງເຮົາຂົ່ມຂູ່ຜູ້ ອື່ນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ

ໃຫ້ເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າທາງການໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນຮູ້ຈັກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຈະປະສານກັບທາງໂຮງຮຽນ ບໍ່ວ່າລູກໆຂອງເຮົາກະທຳການຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຖືກຂົ່ມຂູ່ ແມ່ນວ່າມັນສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະໂອ້ລົມປຶກສາຫາ ລືກັນກັບ counsellor ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ ຫຼື ເວົ້າວ່າກັນກັບ Kids Helpline ໃນຖານເປັນພໍ່ແມ່ ເຮົາກໍສາມາດຫາເອົາຂໍ້ມູນເພີ່ມກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ກັນຈາກ Kids Line ແລະ Parentline ທັງສອງອົງການຈັດຕັ້ງນີ້ສາມາດບໍລິການນາຍແປພາສາ ລາຍການໃ ໝ່ທີ່ SBS TV ຄື The Hunting ພະຍາຍາມແກ້ໄຂການຂົ່ມຂູ່ກັນ ແລະ ເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບ Online Safety ລາຍການດັ່ງກ່າວເປັນເລື່ອງລາວ 4 ພາກທີ່ຈະຖືກຖ່າຍທອດຢູ່ທີ່ SBS ໃນວັນພະຫັດ ໃນເວລາ 8 ໂມງ 30 ຄ່ຳ sbs.com.au